ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢ້ານແສງແດດ ເພາະການໂຄສະນາຄີມທາໜ້າທີ່ມັກເວົ້າເຖິງແສງແດດເຮັດໃຫ້ໜ້າດຳ ເພາະແສງອັລຕຣາໄວໂອເລັດ ດັ່ງນັ້ນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຢ້ານແສງ ແດດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລັງສີຊະນິດນີ້ເປັນສິ່ງໜ້າຢ້ານສຳລັບທ່ານຍິງທັງຫຼາຍ ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດຄືສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເກີນກວ່າທີ່ຈະກ່າວໄດ້ທັງໝົດ ໃຫ້ເຮົາມາພິຈ າລະນາຂໍ້ດີຂອງລັງສີນີ້ວ່າເປັນແນວໃດ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອລາຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານບູດເນົ່າ ການທຳລາຍເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ເປັນການທະນຸຖະໜອມອາຫານ ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດກໍຄືການຕາກແດດ ເພາະແ ສງແດດສາມາດຂ້າ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອໂລກຕ່າງໆທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງອາຫານບູດເນົ່າ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຄົ້ນພົບຢາ ແລະ ສານກັນບູດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ຄົນສະໄໝກ່ອນໃຊ້ແສງແດດໃນການປິ່ນປົ ວໂລກທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ເຊັ່ນ ວັນນະໂລກ ໂດຍການນຳເອົາຄົນໄຂ້ໄປຮັບເອົາແສງແດດທຸກມື້ ມີການສ້າງສະຖານທີ່ໃນໂຮງໝໍເພື່ອຕາກອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຄົນໄຂ້ໃຊ້ ເຊັ່ນ ຕຽງ ເສື່ອ ສາດ ໝອນ ມຸ້ງ ຫຼື ເສື້ອຜ້າສ ຳລັບຄົນເຈັບ ນີ້ຄືວິທີຂ້າເຊື້ອໂລກທີ່ໄດ້ຜົນດີ ທ່ານຜູ້ຟັງເອງກໍມັກເອົາເສື້ອຜ້າ ທີ່ຊັກແລ້ວໄປຕາກແດດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນແມ່ນບໍ່ ເພາະລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດທີ່ໄດ້ຈາກແສງຕາເວັນສາມາດຂ້າເຊື້ອແ ບັກທີເຣຍໄດ້ດີ ເພາະສະນັ້ນການໄດ້ຮັບແສງແດດຈຶ່ງມີປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຕຸ່ມຄັນຄາຍຕາມບໍລິເວນຮ່າງກາຍ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອລາ ຖ້າໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບແສງແດດໃນຍາມເຊົ້າ ກໍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕຸ່ ມຄັນຄາຍເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດສຳຜັດຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະຕິກິລິຍາອັນສະລັບຊັບຊ້ອນ ປະຕິກິລິຍາອັນຊັບຊ້ອນກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອລັງສີສ່ອງຜ່ານ ດວງຕາຂອງເຮົາກໍຈ ະເກີດການກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເກີດການປ່ຽນແປງ ຮ່າງກາຍຈະປ່ອຍສານຫຼາຍຊະນິດ ລວມເຖິງສານເອນຊາຍ ເມື່ອຜິວໜັງຖືກແສງແດດ ຈຸລັງນອກຜິວໜັງຊັ້ນນອກຈ ະຖືກກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເຂັ້ມ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຜິວໜັງທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດຈະກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍໃຫ້ຂັບໄລ່ໄຂມັນຄໍເລສ ເຕີຣໍທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍອອກມາຫຼໍ່ລ້ຽງຜິວໜັງ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາປ່ຽນແປງໄຂມັນໃຫ້ເປັນວິຕາມິນດີ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍໃນໂຕ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ວິຕາມິນດີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກ າຍຂອງຄົນເຮົາ ເພາະເຮັດໃຫ້ກະດູກມີຄວາມສົມບູນ ໃນທະວີບຢູໂຣບສະໄໝກ່ອນ ໃນຕົວເມືອງມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ໜາແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງພໍ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຂອງໂລກກ ະດູກອ່ອນໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຂາໂຄ້ງງໍ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍເປັນໂລກກະດູກນີ້ຄືກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກະດູກແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີການຊັກຊວນກັນໃຫ້ກິນນ້ຳມັນຕັບປາທີ່ເຊື່ອວ່າມີວິຕາມິນສູງ ສຳລັບຄົ ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ຄົນລາວບໍ່ຈຳເປັນເລີຍ ເພາະເຮົາໄດ້ຮັບແສງແດດທຸກມື້ຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າ ເຮົາໄດ້ຮັບແສງແດດຈາກການເຮັດນາຮົ້ວສວນຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈົນຮອດ 10 ໂມງເຊົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຮັບເອົາແສງແດດພຽງມື້ລະ 5 ນາທີ ກໍພຽງພໍສຳລັບວິຕາມິນດີແລ້ວ ວິຕາມິນດີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດູດຊຶມ ແລະ ສະສົມແຄລຊຽມໄວ້ໃນກະດູກ ເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ມີການສຶກສາຜູ້ ສູງອາຍຸທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດທຸກມື້ ແລ້ວກໍພົບວ່າແຄລຊຽມໃນກະດູກເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ແຕ່ໃນຮົ່ມ ແຄລຊຽມຫຼຸດລົງ 24 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນີ້ ການໄດ້ຮັບແສງແດດຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກກ ະດູກຜ່ອຍອີກດ້ວຍ ໃນປະເທດທຸກຍາກ ເມື່ອເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໂຕເຫຼືອງ ພໍ່ແມ່ກໍຈະນຳເອົາເດັກນ້ອຍໄປຮັບແສງແດດ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອາການດີຂຶ້ນ ເພາະລັງສີຈາກດວງຕາເວັນຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບສານ ທີ່ມີຊື່ວ່າບິລີຣູບິນ ທີ່ມີຢູ່ໃນເລືອດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ນອກຈາກນີ້ ແສງແດດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ ຖ້າມີໂອກາດໄປຮັບແສງແດດຢ່າງເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດ ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດລົງໄດ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂົນຍ້າຍນ້ຳຕານກລູໂກສຈາກກະແສເລືອດເພື່ອເປັນແປ້ງ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຕັບ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ບາງຄົນ ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ມີຊີວິດຊີວາເມື່ອອອກໄປສຳຜັດກັບແສງແດດ ທັງໝົດນີ້ອາດເປັນເພາະແສງແດດເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນອິນໂດຟິນ ຫຼື ຮໍໂມນທີ່ສ້າງຄວາມສຸກແກ່ຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຮູ້ສຶກສ ະບາຍ ແລະ ຍັງເປັນຄືກັນກັບຢາກ່ອມປະສາດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າ ໃນໄລຍະລະດູໜາວ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດແຖບຂົ້ວໂລກທີ່ບໍ່ມີແສງແດດຈະມີອາການຊຶມເສົ້າງ່າຍ ແສງແດດມີຜົນຕໍ່ການພັກຜ່ອນນອນຫຼັບ ເມື່ອໄດ້ຮັບແສງແດດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເບົາສະບາຍ ແສງແດດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເລັ່ງຜະລິດສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າລືມຮັບເອົາ ແສງແດດແດ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ໂດຍສະເພາະແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າ ແສງແດດຄືເພື່ອນແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໄດ້ຮັບແສງຈະຫ່ຽວແຫ້ງແບບໃດ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຈະຫ່ຽ ວແຫ້ງ ແລະ ຊຶມເສົ້າແບບນັ້ນ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ

ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ ເມື່ອໂລກມະນຸດຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັບສົນວຸ່ນວາຍ ໃນຊ່ວງຂ້າທາດຕາມປະຫວັດສາດໄດ້ຈາລຶກ ຈຶ່ງໄດ້ມີວິລະບຸລຸດຜູ້ປະເສີດທ່ານໜຶ່ງໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ ນມາພາຍຫຼັງພຸດທະການ ມີນາມວ່າອົງພະເຢຊູຄຣິດ ທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນໝູ່ເຮົາທັງຫຼາຍ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພະບັນຍັດສິບປະການຂໍ້ທີ 6 ກ່າວວ່າ ຢ່າຂ້າຄົນ ເປັນຂໍ້ຫ້າມທີ່ສັ້ນ ແລະ ກະຊັດເຈນທີ່ສຸດ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດຕະທຳຄຳພີນັ້ນ ທຸກຊີວິດເປັນມາຈາກພຣະອົງ ທຸກຄົນມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ເພາະເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ່າງກໍມີພຣະຜູ້ສ້າງອົງດຽວກັນ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຖານະ ຫຼື ທາງສັງຄົມ ຫຼື ສີຜິວເຜົ່າພັນບໍ່ແມ່ນກົດເກນ ຫຼື ຄວາມວັດແທກຂອງຄວາມເປັນຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄົນຈຶ່ງມີ ຄຸນຄ່າເທົ່າກັນໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈົ້າ ຄວາມສະເໝີພາບນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູໄດ້ມາຍອມສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊ່ວຍທຸກຄົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມເປັນບາບ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພຣະເຢຊູຊົງ ຕາຍແທນພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ບໍ່ເລືອກວ່າຄົນນັ້ນຈະເປັນໃຜ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ ໃຜກໍຕາມທີ່ກະທຳຕໍ່ເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາດ້ວຍການທຳຮ້າຍ ທັງດ້ວຍຄວາມເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳ ກໍເທົ່າກັນກັບບໍ່ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະ ຜູ້ສ້າງຂອງຄົນອື່ນ ພຣະເຢຊູຊົງຕາຍແທນທຸກຄົນ ບໍ່ເລືອກວ່າຄົນນັ້ນຈະເປັນໃຜ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ ໃຜກໍຕາມທີ່ກະທຳຕໍ່ເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາດ້ວຍການທຳຮ້າຍ ທັງດ້ວຍຄຳເວົ້າ ຫຼື ການກະທຳ ກໍເທົ່າກັບ ບໍ່ໃຫ້ ກຽດແກ່ພຣະຜູ້ສ້າງຂອງຄົນອື່ນ ກໍຄືພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງແຫຼະ ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາຈະທວງຊີວິດມະນຸດຈາກມືຂອງພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາ ໃນທີ່ນີ້ພຣະເຈົ້າບອກວ່າ ທຸກຄົນທີ່ກະທຳຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ ຈະຕ້ອງຮັບ ຜິດຊອບຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນນັ້ນ ໃຜກໍຕາມທີ່ຂ້າຄົນອື່ນ ຈະຕ້ອງຕອບຄຳຖາມແກ່ພຣະເຈົ້າ ເຂົາຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດ ຕ້ອງດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ ພຣະເຈົ້າຊົງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຂ້າຄົນນັ້ນເປັນຄວາມຜິດ ອັນຮ້າຍແຮງ ການຂ້າຄົນຄົນໜຶ່ງເທົ່າກັບທຳລາຍພຣະສາຍາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມອບໃຫ້ ພຣະເຈົ້າສ້າງມະນຸດຂຶ້ນມາແຕກຕ່າງຈາກສັດ ເຮົາມີສິນລະທຳ ຈະລິຍະທຳ ມີເຫດມີຜົນ ມີຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ມີຄຸ ນຄ່າຄວາມເປັນຄົນ ດັ່ງນັ້ນລະ ເມື່ອເຮົາຕິດຕໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃດກໍຕາມ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ເຂົາໃນຖານະທີ່ເຂົາເປັນລູກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນກັນ ແມ່ຊີເທເຣຊາ ຜູ້ອຸທິດຊີວິດດູແລຄົນໂລກຂີ້ ເຮື້ອນຢູ່ໃນເມືອງກາລະກັດຕາ ປະເທດອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ທຸກຄັ້ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂອບອຸ້ມຄົນປ່ວຍຜູ້ໜ້າສົງສານເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍເໝືອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂອບອຸ້ມອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພາະທ່ານເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄ ວາມເປັນມະນຸດວ່າ ມີສັກສີ ແລະ ມີສາຍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍກັນທຸກຄົນ ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ ເຮົາບອກພວກທ່ານວ່າ ໃຜຮ້າຍພີ່ນ້ອງຂອງຕົນ ຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາ ຖ້າໃຜເວົ້າກັບພີ່ນ້ອງຢ່າງຢຽດຫ ຍາມ ຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກນຳໄປຍັງສານສູງສຸດເພື່ອພິພາກສາ ແລະ ຖ້າໃຜເວົ້າວ່າ ໄອ້ຊົ່ວ ຄົນນັ້ນຈະມີໂທດເຖິງໄຟນະລົກ ໃນທີ່ພຣະເຢຊູຊົງສອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮ້າຍຢູ່ໃນໃຈ ເປັນຄວາມຂົມ ຂື່ນໃຈ ຈົນນຳໄປສູ່ການສະແດງອອກມາພາຍນອກ ນຳໄປສູ່ການທຳຮ້າຍຈົນເຖິງຊີວິດ ເພາະໃຜທີ່ຮ້າຍຄົນອື່ນກໍເທົ່າກັບໄດ້ທຳຮ້າຍ ຫຼື ຂ້າເຂົາໃນໃຈແລ້ວ ບາງຄົນຄິດຄຽດແຄ້ນ ແຕ່ໄປຈ້າງຄົນອື່ນມາທຳຮ້ າຍ ຫຼື ຂ້າແທນ ນັ້ນກໍແມ່ນການເຮັດຜິດຄືກັນ ການຂ້າຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແຕ່ຄວາມແຄ້ນກໍຊົ່ວຮ້າຍຄືກັນ ເພາະເປັນການລະເມີດພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສອນໃຫ້ຮັກຜູ້ອື່ນ ຄວາມຄຽດແຄ້ນຊິງຊັງມີ ອັນຕະລາຍເມື່ອບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ຄວາມຄຽດແຄ້ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອໃດທີ່ຄວາມຄຽດແຄ້ນ ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າເຂົາຄວບຄຸມຕົນເອງໄດ້ ສຳລັບພຣະເຢຊູແລ້ວ ການເຮັດ ຢ່າງນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຕ້ອງຄວບຄຸມຄວາມຄິດອ່ານຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ດີອີກ ອັກຄະສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ສະທ້ອນຄຳສອນຂອງພຣະອົງວ່າ ຜູ້ທີ່ກຽດຊັງພີ່ນ້ອງຂອງຕົນກໍເປັນຜູ້ຂ້າຄົນ ແລະ ພ ວກທ່ານກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຜູ້ຂ້າຄົນນັ້ນບໍ່ມີຊີວິດນິລັນດຳລົງຢູ່ໃນຕົວເອງຂອງເຂົາເລີຍ ເຊັ່ນນີ້ແຫຼະ ເຮົາຈຶ່ງຮູ້ຈັກຄວາມຮັກ ໂດຍທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຍອມສະຫຼະພຣະຊົນຂອງພຣະອົງເພື່ອເຮົາ ແລະເຮົາກໍຄວນຈ ະຕ້ອງສະຫຼະຊີວິດຂອງເຮົາເພື່ອພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນຄຳສອນນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ໃດກຽດຊັງຄົນອື່ນກໍເທົ່າກັບຂ້າຄົນອື່ນໃນໃຈແລ້ວ ຄຣິດຕະສາສະໜາເປັນສາສະໜາແຫ່ງຈິດໃຈ ການເຊື່ອ ຟັງທີ່ສະແດງອອກມາພາຍນອກຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຄວາມຄິດອັນຂົມຂື່ນຢູ່ໃນຈິດໃຈຕໍ່ຄົນອື່ນທີ່ເຮັດຜິດຕໍ່ເຮົານັ້ນ ປຽບໄປກໍເໝືອນກັບມະເຮັງທີ່ຮ້າຍແຮງພາຍໃນຈິດໃຈຂອງຄົນຄົນນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດມັນຈະທຳລາຍຊີວິ ດຂອງຄົນຄົນນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ຮາກອັນຂົມຂື່ນນັ້ນໄດ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນມາຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາເລີຍ ກົງກັນຂ້າມ ໃຫ້ເອົາຄວາມຮັກລົບລ້າງກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພາະຮັກແທ້ຈະສະແດງອອກມາພາຍ ນອກ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມຮັກຈະສ້າງຄວາມບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ ຄວາມເສຍສະຫຼະໃນການໃຫ້ ການສະແດງອອກຂອງຄວາມຮັກລະດັບສູງສຸດຄືການເສຍສະຫຼະຕົວເອງເພື່ອຜູ້ອື່ນ ເຮົາຈະສະຫຼະຊີວິດເພື່ອ ພີ່ນ້ອງໄດ້ຢ່າງໃດ ກໍໂດຍການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນນັ້ນແຫຼະ ໃຫ້ເຮົາເຮັດຢ່າງນີ້ບໍ່ດີກ່ອນບໍ ຕາມຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີບອກວ່າ ຈົ່ງຢູ່ຢ່າງສະຫງົບສຸກກັບທຸກໆຄົນ ຢ່າແກ້ແຄ້ນ ແຕ່ຈົ່ງມອບເຫດການນັ້ນໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະລົງໂທດ ເພາະມີຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄຳພີວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ການແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງເຮົາ ເຮົາເອງຈະຕອບແທນ ແຕ່ວ່າຖ້າສັ ດຕູຂອງທ່ານຫິວ ຈົ່ງເອົາອາຫານໃຫ້ເຂົາກິນ ຖ້າເຂົາຢາກນ້ຳ ກໍຈົ່ງເອົານ້ຳໃຫ້ເຂົາດື່ມ ເພາະວ່າການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຕົວ ແລະກັບມາຄືນດີກັບເຮົາ ຢ່າໃຫ້ຄວາມຊົ່ວຊະນະເຮົາໄດ້ ແຕ່ຈົ່ ງຊະນະຄວາມຊົ່ວດ້ວຍຄວາມດີ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບ ຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກ ະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມແບບນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A

ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ